ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ອາການ ຫຼືວ່າພະຍາດ Cystic Fibrosis ທີ່ພາສາໄທຮຽກວ່າໂລກປອດເຮື້ອລັງ ທີ່ພາສາລາວເຮົາບໍ່ມີ ແມ່ນໂລກ ຫຼືວ່າອາການທີ່ເກີດມາຈາກ Genetic ແລະ ມັນແຕະຕ້ອງປອດ ແລະ ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ຂອງຄົນເຮົາ ນີ້ກໍເພາະຍ້ອນລະບົບຮໍໂມນ ແລະ ແກລນຕ່າງໆຂອງມະນຸດທີ່ເປັນອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນມີບັນຫາ ເຊັ່ນ ແກລນນ້ຳລາຍ ເຫື່ອ ນ້ຳເມືອກຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳລັບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີວິທີການປິ່ນປົວ Cystic Fibrosis ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ການຊອກຫາການປິ່ນປົວອາການດັ່ງກ່າວແບບໃໝ່ ມີຈຸດປະສົງຕໍ່ອາຍຸຂອງຄົນທີ່ເປັນມັນ ນີ້ຖືກເປີດເຜີຍຂຶ້ນຕໍ່ European Respiratory Society Congress ທີ່ຮຽກກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ ERS ແລ້ວ ວິທີການໃໝ່ທີ່ປິ່ນປົ ວ Cystic Fibrosis ນັ້ນ ໃຊ້ຢາເມັດທີ່ເປັນຢາສາມຊະນິດປະສົມເຂົ້າກັນ ຢາປະສົມນີ້ ຫຼືວ່າຮ່ວມມິດກັນນີ້ ຖືກຜະລິດອອກມາ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນຖືກນຳມາທົດລອງໃສ່ຄົນເຮົາຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບ ານ Prince Charles Hospital ໃນກຸງບຣິສເບນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຢູ່ໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈກ ເດັກນ້ອຍອ່ອນທີ່ເກີດໃໝ່ໆ ປະມານ 2,500 ຄົນ ຖືກກວດພໍ້ເຫັນວ່າເປັນ Cystic Fibrosis ທ່ານ ດຣ ເດວິດ ຣີດ ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງສູນກາງ Adult Cystic Fibrosis Center ຂອງໂ ຮງພະຍາບານ Prince Charles Hospital ໃນກຸງບຣິສເບນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າ ການປິ່ນປົວໃໝ່ນັ້ນ ຈະນຳເອົາຄວາມຜ່ອນຄາຍຕ່າງໆ ຢ່າງມາກມາຍມາສູ່ຄົນປ່ວຍນັ້ນທັງຫຼາຍ

ແທນທີ່ຈະຈູ່ໂຈງໃສ່ວີ່ແວວຂອງອາການ ຢາປະສົມສາມແນວນັ້ນ ແກ້ໄຂຈຸດອັນສຳຄັນຂອງພະຍາດນັ້ນ ສາດສະດາຈານ ສະກອດ ແບລ ທີ່ໂຮງພະຍາບານ Prince Charles Hospital ໃນກຸງບຣິສເບນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຖືກຄັ ດເລືອກເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະກຳມະການຜູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນນານາຊາດ ທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ສະເໜີການຄົ້ນຄວ້າຮູ້ເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ ERS Congress

ຈາກຢາປະສົມສາມແນວນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບວ່າຈະເປັນແນວໃດ ກະທັ້ງທີ່ມັນເປັນແບບນີ້ກໍຕາມ ມີການກະຕວງວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 3,500 ຄົນ ທີ່ເປັນພະຍາດ Cystic Fibrosis ແມ່ນວ່າ 90 ເປີເຊັນຈະໄດ້ຜົນໄດ້ຜົ ນດີຈາກຢາປະສົມທີ່ເຮັດມາຈາກສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ Darren Bullock ເປັນຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ເປັນ Cystic Fibrosis ທ່ານເວົ້າວ່າ

ຄືຄົນທີ່ເປັນ cystic fibrosis ຕ້ອງເສຍຄ່າສຳລັບຢານັ້ນ 250,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ແຕ່ມີຄາດຄະເນວ່າຢາດັ່ງກ່າວຈະຖືກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີສຸດຊ່ວຍໃນດ້ານລາຄາ ຄືເອົາມັນເຂົ້າໃສ່ລາຍຊື່ PBS ຄືລາຍຊື່ຢູກຢາທີ່ລັດຖະບານອົດສ ະຕຣາລີຄ້ຳຈູນລາຄາ ອັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຢາທີ່ຈະຍຶດຍື້ເຖິງໄດ້ໂດຍລາຄາບໍ່ແພງ ຄືຖືກໆ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ